ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ອາສາສະໝັກກ່ຽວກັບການດັບຟືນດັບໄຟ ຄົນດັບຟືນດັບໄຟດັບເພີງປະເຊີນໜ້າກັບໄພອັນຕະລາຍມາກມາຍໃນທຸກມື້ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍປະສົບກັບຊີວິດສ່ ວນຕົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ລົບກວນພວກເຂົາເຈົ້າດ້ວຍ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍອີງໃສ່ອາສາສະໝັກດັບເພີງຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເພື່ອປ້ອງກັນບ້ານເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ດຽວນີ້ ການຈະກັບກາຍເປັນອາສາສະໝັ ກດັບເພີງແມ່ນວ່າຈະເປັນໄດ້ແບບໃດກັນ ອີງຕາມ AFAC Australasian Fire and Emergency Service Authorities Council ທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງນຳໜ້າໃນດ້ານຟືນໄຟ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນ ແມ່ນວ່າໃນປີ 2019-2020 ໄຟປ່າເຮັດໃຫ້ມີການຈັດແຈງນຳໃຊ້ກຳລັງດັບເພີງ ເພື່ ອດັບມອດໄຟປ່າຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ກິດຈະການ Urban and Rural Fire Service ຂຶ້ນກັບລັດ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງຢູ່ກິນ ແລະ ເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃກ້ກັບໜ່ວຍດັບເພີງທີ່ອາສາສະໝັກຢາກເປັນຜູ້ຊູດຊ່ວຍ ກ່ ອນອື່ນ ເຮົາຕ້ອງຍື່ນບອກຄວາມສຸດຈິດສົນໃຈຂອງເຮົາຢາກເປັນກຳລັງດັບເພີງ ຮ້ອຍເອກ ຟິລ ທາວເຊັນ ເປັນຄົນດັບເພີງຂອງ Country Authority CFA ຢູ່ທີ່ Keysborough Fire Brigade ໃນລັດວິກທໍເຣຍ

and coordination personnel ໜ່ວຍດັບເພີງກໍຕ້ອງການອາສາສະໝັກທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານຕ່າງໆ ເພື່ອການຄ້ຳຈູນ ແລະ ບົດບາດທີ່ບໍ່ແມ່ນດັບໄຟ ຮ້ອຍໂທ ສະຕູເວີດ ມາຕູລິສ ທີ່ CFA ໄຕ່ຕາມບົດບາດຂອງພໍ່ຂອງທ່ານ ແລະ ກັບກາຍເປັນ ອາສາສະໝັກດັບເພີງມາແລ້ວ 16 ປີ ທ່ານເວົ້າວ່າ In non-operational roles

ຍານາງຢູ່ກິນຢູ່ໃນຊົນນະບົດ ບໍ່ມີຄົນດູແລລູກໆ ໂດຍນີ້ເລື້ອຍໆໄປ ຍານາງມີເພື່ອນໆທີ່ຍານາງເອົາລູກໄປຝາກໄດ້ ແຕ່ຫາກຝາກບໍ່ໄດ້ ພວກຂອງຍານາງຈະໄປແທນ ໂດຍນີ້ມັນມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ສາມາດເຮັດ ວຽກກັບຄົນອື່ນໆ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າເຮົາສາມາດເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລ້ວຮູ້ສຶກດັ່ງທີ່ວ່າ

ຝຶກຊ້ອມເສຍກ່ອນ ເຟສບຸກຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ